خىتاينىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ۋە راكېتا قىسىملىرىنىڭ قوماندانلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يۇقىرى دەرىجىلىك ھەربىي رەھبەرلىرىگە قارىتىلغان تازىلاشتىن كېيىن نۆۋەتتە بۇ خىل تازىلاش ھەرىكىتى خىتاينىڭ ئاچقۇچلۇق دۆلەت مۇداپىئە سانائەت ساھەسىگە كېڭەيگەن شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى دېكابىر ئاشكارىلىشىچە خىتاينىڭ ئاچقۇچلۇق ئالەم بوشلۇقى ۋە مۇداپىئە سانائەت ساھەسىنىڭ ئۈچ نەپەر رەھبىرى خىتاي مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ ئەزالىقىدىن ئېلىپ تاشلانغان خەۋەرلەردە بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەربىي ساھەگە مۇناسىۋەتلىك ئاچقۇچلۇق شەخسلەرنى تازىلاش ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ كۆرسىتىلمەكتە بۇنىڭ ئالدىدا خىتاينىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇ ۋە راكېتا قىسىملىرىنىڭ قوماندانى لى يۈچاۋنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون نەپەر ھەربىي ئەمەلدارىنىڭ قولغا ئېلىنغان ياكى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلانغانلىقى خەۋەر قىلىنغان ئىدى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشى بۇ قېتىم خىتاي ئالەم بوشلۇقى پەن- تېخنىكا گۇرۇھىنىڭ مۇدىرى ۋۇ يەنشېڭ، خىتاي شىمال سانائەت گۇرۇھىنىڭ مۇدىرى ليۇ شىچۈەن ۋە خىتاي ئالەم بوشلۇقى پەن- تېخنىكا گۇرۇھىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ چاڭچىڭنى ئەزالىقتىن ئېلىپ تاشلىغان. شىنخۇا ئاگېنتلىقى بۇ كىشىلەرنىڭ نېمە ئۈچۈن ئەزالىقتىن ئېلىپ تاشلانغانلىقىغا چۈشەنچە بەرمىگەن بولسىمۇ، بىراق خوڭكوڭدىكى يۇلتۇزلۇق ئارال گېزىتى بۇ ئۈچەيلەننىڭ راكېتا قىسىملىرىغا چېتىشلىق سەۋەبلەردىن تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى ئېيتقان. دائىرىلەر ھەربىي ساھەدىكى تازىلاشنى چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىگە باغلىسىمۇ، لېكىن مۇتەخەسسىسلەر بۇ تازىلاش شى جىنپىڭنىڭ سىياسىي رەقىبلىرىنى ياكى ئۇنىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىغا تەھدىت دەپ قارالغان كىشىلەرنى يوقىتىش ئۇسۇلى دەپ كۆرسەتمەكتە. ۋول كوچىسى گېزىتىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى دېكابىر خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ قوماندانى دۇڭ جۈن رەسمىي ھالدا لى شاڭفۇنىڭ ئورنىغا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى قىلىپ تەيىنلەنگەن. خىتاي خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى بۇ يىل ئونىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا ئىككى ئايدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بېرى ئىز دېرەكسىز غايىب بولغان لى شاڭفۇنىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن قارىغاندا شى جىنپىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى خىتاينىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردە تۇرۇشلۇق ئەلچىلىرىنى بېيجىڭغا يىغىپ يىغىن ئاچقان ۋە يىغىندا خىتاي دىپلوماتلىرىنى دىپلوماتىك تۆمۈر ئارمىيە بولۇشقا چاقىرغان ئۇ نۇتقىدا مۇنداق دېگەن كۈرەش قىلىشقا ماھىر بولۇپ دۆلەت مەنپەئەتىنىڭ كەسكىن قوغدىغۇچىلىرىغا ئايلىنىشقا جۈرئەت قىلىش كېرەك كۈچلۈكلەرگە قارشى جەڭ ئېلان قىلىشتىن تەپ تارتمايدىغان ساغلام ئىرادە بىلەن دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىخەتەرلىكى ۋە تەرەققىيات مەنپەئەتىنى قەتئىي قوغداش كېرەك شى جىنپىڭ شۇ كۈندىكى سۆزىدە يەنە غەربنىڭ خىتاينى چەكلەش ۋە باستۇرۇش ئۇرۇنۇشىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن خىتاينىڭ خەلقئارادىكى تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنىمۇ تەكىتلىگەن ئۇ مۇنداق دېگەن، بىز چوقۇم چەت ئەللىكلەرنىڭ تىلى ۋە ئۇلارنىڭ مېتودلىرىنى قوللىنىپ تۇرۇپ، خىتاي ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى ياخشى سۆزلىشىمىز كېرەك. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، بۇ سۆزلەر خىتاي دىپلوماتلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان قوللىنىپ كەلگەن، ئەمما بۇ يىل خىتاي ئىقتىسادىدىكى چېكىنىش تۈپەيلىدىن چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلارنى جەلپ قىلىش ئۈچۈن سەل ئاجىزلاپ قالغان چىل بۆرە دىپلوماتىيىسى دەپ ئاتالغان قارشىلىشىش ئۇسلۇبىنىڭ قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ دېيىشىچە، خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ يېقىندا خىتاينىڭ ھەر بەش يىلدا بىر قېتىم ناھايىتى مەخپىي شەكىلدە ئۆتكۈزۈلىدىغان مەركىزىي تاشقى ئىشلار خىزمەت يىغىنى ئاياغلاشقاندىن كېيىن سۆزلىگەن نۇتقىدىمۇ ئوخشاشلا غەربنىڭ بوزەك قىلىشى ۋە زومىگەرلىكىنى ئەيىبلەپ دىپلوماتىيە ئەمەلدارلىرىنى جەڭگىۋارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكە چاقىرغانىكەن.

بۇ يىل ئون بىرىنچى ئايغىچە ئىككى يۈز سەككىز مىليارد كىلوۋات سائەتتىن ئېشىپ كەتكەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە بۇ ئۇيغۇر ئېلىدىن بۇ يىل ئون بىرىنچى ئايغىچە خىتاي ئۆلكىلىرىگە يوللانغان ئومۇمىي ئېلېكتر توكى مىقدارىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى تەشكىل قىلىدىكەن نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەپچىقارغان توكى غەربنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش قۇرۇلۇشىنىڭ تۆت چوڭ يۇقىرى بېسىملىق ئېلېكتر توكى يوللاش لىنىيەسى ئارقىلىق خىتاينىڭ شەرقىدىكى سودا سانائەت رايونلىرىغا يوللىنىۋاتقانلىقى مەلۇم خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ بۇ يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا بەرگەن بىر خەۋىرىدە غەربنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش يولغا قويۇلغان ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدىن ئىچكىرى خىتايغا تۆت لىنىيە بويىچە توشۇلغان ئومۇمىي توك مىقدارىنىڭ جەمئىي يەتتە يۈز بىر مىليارد توققۇز يۈز توقسەن بەش مىليون كىلوۋاتقا يەتكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى دېكابىر بەرگەن خەۋىرىدە بۇ يىل ئون بىرىنچى ئايغىچە خىتاي ئۆلكىلىرىگە يوللانغان يېڭى ئېنېرگىيە ئېلېكتىر توكىنىڭ ئىككى يۈز سەككىز مىليارد ئىككى يۈز مىليون كىلوۋات سائەتكە يەتكەنلىكى تەكىتلەنمەكتە غەربنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش قۇرۇلۇشى بويىچە ئىشلەپچىقىرىلغان ئېلېكتىر توكىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ يەنىلا كۆمۈر ئېلېكتىر ئېنېرگىيە ستانسىلىرىدا ئىشلەپچىقىرىلىشى بۇ ئورۇنلاردىن قويۇپ بېرىلگەن زەھەرلىك كاربون گازى ۋە ئىس تۈتەكنىڭ تەسىرى مۇھىت قوغدىغۇچىلاردا جىددىي ئەندىشە پەيدا قىلماقتا شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئىككى يۈز سەككىز مىليارد ئىككى يۈز مىليون كىلوۋات سائەت يېڭى ئېنېرگىيە ئېلېكتر توكى ئاتمىش ئىككى مىليون توققۇز يۈز سەكسەن مىڭ توننا ئۆلچەملىك كۆمۈرنىڭ ئاز كۆيدۈرۈلۈشى ھاۋاغا بىر يۈز يەتمىش مىليون توننىدىن ئارتۇق كاربون تۆت ئوكسىدنىڭ ئاز قويۇپ بېرىلىشىدىن دېرەك بېرىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ شى جىنپىڭنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئەيىبلەنگەن يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيەسى ئىجرا قىلىنىپ مىليونلىغان ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قاماش، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، غەربنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش قۇرۇلۇشىنىڭ كۆلىمىنىمۇ كېڭەيتكەن ئىدى.
پۇل مۇئامىلە ۋاقتى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتايدىكى چەت ئەل مەبلىغى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشۈپ قالغان. پۇل مۇئامىلە ۋاقتى گېزىتىنىڭ خوڭكوڭ پاي چېكىدىكى سانلىق مەلۇماتلارنى ئانالىز قىلىشىچە، بۇ يىل چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ خىتاينىڭ پېيىغا سالغان ساپ مەبلىغى سەكسەن يەتتە پىرسەنت تۆۋەنلەپ، ئوتتۇز مىليارد يەتتە يۈز مىليون يۈەنگە چۈشۈپ قالغان دېمەككى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلار تەخمىنەن يىگىرمە توققۇز مىليارد دوللارنى خىتاي پاي بازىرىدىن چىقىرىۋالغان خەۋەردە دېيىلىشىچە مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ چېكىنىپ چىقىشىغا ئاساسلىقى خىتاينىڭ ئۆي مۈلۈك ساھەسىدىكى كىرىزىس زور قەرز تۆۋەن ئىستېمال تەلىپى ۋە قاتتىق كوۋىد يۇقۇمىدىن كېيىنكى ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ بولالماسلىقتەك ئامىللار سەۋەب بولغان ئىكەن بولۇپمۇ خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئۆي مۈلۈك زەردارلىرىنىڭ بىرى بولغان دۆلەت باغچىسى گۇرۇھىنىڭ بۇ يىل ئاۋغۇستتا بانكا قەرزىنى تۆلىيەلمەسلىكى كىرىزىسنىڭ ئىنتايىن چوڭقۇرلۇقىنى ئاشكارىلاپ قويغان مانا بۇ ۋەقەدىن كېيىن چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلار خىتايدىكى پايلىرىنى كۆپلەپ سېتىشقا باشلىغان بۇنىڭدا يەنە خىتاينىڭ كېيىنكى يىللاردا چەت ئەل شىركەتلىرىگە قىلغان زومىگەرلىك سىياسەتلىرىنىڭمۇ تۈرتكىسى بولغان ئىكەن. مەلۇم بولۇشىچە يىگىرمە توققۇزىنچى دېكابىر جۈمە كۈنى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتى تىجارىي ساھەنى كونترول قىلىدىغان تېخىمۇ قاتتىق قائىدىلەرنى ئېلان قىلغان بولۇپ بۇمۇ ئۆز نۆۋىتىدە يەنە نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ خىتاينىڭ تېڭشۈن نېت ئىز ۋە بىلىبىلى قاتارلىق شىركەتلىرىدىكى پايلىرىنى سېتىۋېتىشىگە نەتىجىدە بۇ شىركەتلەرنىڭ پاي چېكىنىڭ چۈشۈپ كېتىشىگە سەۋەب بولغان خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ لوپنۇر ناھىيەسىدە كۆنچى دەرياسى تۇرلار توپى سەددىچىن مەدەنىيەت باغچىسى ناملىق بىر تۇر مۇزېي ئېچىپ، قەدىمكى تۇرلار سەددىچىننىڭ داۋامى دېگەن قاراشنى رەسمىي ھۆكۈمەت تەشۋىقاتى سۈپىتىدە بازارغا سالغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە، كۆلىمى بەش مىڭ كىۋادراتنى مېتىرلىق بۇ مۇزېينىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى يىگىرمە توققۇزىنچى دېكابىر داغدۇغىلىق ئۆتكۈزۈلگەن. سىرتقى قۇرۇلۇش شەكلى تۇرلارغا ئوخشىتىپ لايىھەلەنگەن بۇ مۇزېينىڭ ئومۇمىي كۆرگەزمە كۆلىمى ئىككى مىڭ بەش يۈز يىگىرمە كىۋادرات مېتىر بولۇپ ئۇنىڭغا ئالتە يۈزدەك مەدەنىي يادىكارلىق قويۇلغانلىقى قەيت قىلىنماقتا مەلۇم بولۇشىچە بۇ مۇزېي خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلانغان ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش ھەرىكىتى ئارقىلىق ئۇيغۇر تارىخىنى قايتا يېزىش پىلانىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ بۇ مۇزېي ئارقىلىق كىشىلەردە ئۇيغۇر دىيارىدىكى قەدىمكى تۇرلار سەددىچىننىڭ داۋامى دېگەن قاراشنى شەكىللەندۈرۈپ، ئۇلارغا شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ پارچىسى دېگەن تونۇشنى سىڭدۈرۈشنى مەقسەت قىلىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇزېيلارنى تۈپتىن ئۆزگەرتىپلا قالماي، نۇرغۇن مەبلەغ سېلىپ يېڭى زامانىۋى مۇزېيلارنى قۇرغان. بۇ مۇزېيلاردا ئىلگىرى كۆرگەزمە قىلىنغان ئۇيغۇر تارىخىغا ئائىت نۇرغۇن مەدەنىي يادىكارلىقلار ئېلىۋېتىلگەن ئىدى. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بۇ خەۋىرىدە كۆنچى دەرياسى تۇرلار توپى سەددىچىن مەدەنىيەت باغچىسى مۇزېيىنىڭ بەش بۆلەك، ئۇ يەتتە كۆرگەزمە زالىدىن تەشكىل تاپقانلىقى ئېيتىلغان ھەمدە بۇ كۆرگەزمىدە تارىخىي يادىكارلىقلار، مەنزىرە نامايەندىسى، نەق مەيدان تەجرىبىسى ئارقىلىق ئۇلۇغ سەددىچىن تارىخىنىڭ مەزمۇنى جانلىق يورۇتۇپ بېرىلدى، دېيىلگەن. خەۋەردە يەنە بۇ مۇزېينىڭ شىنجاڭدىكى تۇرلار ئارقىلىق سەددىچىننىڭ سېھرىي كۈچى نامايان قىلىنىپ، كۆپ قۇتۇپلۇق بىر گەۋدە بولغان جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى چۈشىنىش سەھنىسى بىلەن

رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. نۆۋەتتە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا

تەپسىلاتىدا بولسۇن! خىتايدىكى ئورگان ئەتكەسچىلىكى جىنايىتى گەرچە تولۇق پاكىتلىرى بىلەن ئاشكارىلانمىغان بولسىمۇ، بۇ ھەقتە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ جىنايەتنىڭ ئەڭ چوڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلمەكتە. كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى، خىتايدىكى ئورگان ئەتكەسچىلىكى مۇتەخەسسىسى ئېتىن گۇتمان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە گۇۋاھلىق بېرىپ، ئورگان ئەتكەسچىلىكىنى توختىتىش قانۇن لايىھەسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىغا ھەسسە قوشقان. ئۇ يەنە كولورادو شتاتىدا ئېچىلغان تېببىي مۇتەخەسسىسلەر يىغىنىدا تۆت مىڭدەك ئامېرىكىلىق دوختۇرغا خىتايدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كەڭ كۆلەمدە تۈرمە لاگېرلارغا قامىلىپ، بىر قىسمىنىڭ ئورگان ئەتكەسچىلىكى قۇربانلىرىغا ئايلانغانلىقىنى ئاڭلاتقان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئالىم سېيىتوپ بىلەن جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ساق ئادەمنىڭ ئىچكى ئەزالىرى يەنى ئىچكى ئورگانلىرىنى ئېلىپ كېسەل ئادەمنىڭ بەدىنىگە كۆچۈرۈش ئەسلىدە دۇنيادا مېدىتسىنا ساھەسىدە ئېتىراپ قىلىنغان كېسەل داۋالاپ ئادەم قۇتقۇزىدىغان بىر پائالىيەت بولسىمۇ بۈگۈنكى كۈندە ئۇنىڭ بارغانچە كەسىپلەشكەن پۇل ھوقۇق سودىسىغا ھەتتا خەلقئارالىق جىنايەتكە ئايلانغانلىقى كوممۇنىست خىتايغا ئوخشاش مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ بۇنىڭدا باش رول ئويناۋاتقانلىقى مەلۇم خىتاي يەر شارى ۋاقىت گېزىتى بۇ يىل توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى گۇاڭشىنىڭ نەننىڭ شەھىرىدە يەتتىنچى نۆۋەتلىك خىتاي خەلقئارالىق ئورگان ئىئانە قىلىش يىغىنى ئېچىلغانلىقى ھەققىدە خەۋەر بەرگەن ئىدى بۇ يىغىندا خىتاي تەرەپ ھەر يىلى خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىدا يىگىرمە مىڭدىن ئارتۇق ئورگان ئىئانە قىلىنىدىغانلىقى ئورگان سانى بويىچە ئاسىيادا بىرىنچى دۇنيادا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى جاكارلىغان ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە خىتايدىكى قىرىق مىڭدىن ئارتۇق ئۆلگۈچى يۈرەك ئۆپكە جىگەر بۆرەك كۆز مۈڭگۈز پەردىسى قاتارلىق ئاساسلىق ئورگانلىرىنى جەمئىيەتكە ئىئانە قىلغان توپلانغان ئورگان سانى بىر يۈز يىگىرمە مىڭدىن ئاشقان بۇنىڭدىن باشقا خىتاي ئورگان كۆچۈرۈش تەرەققىيات فوندىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا ئالتە مىليون بەش يۈز ئەللىك مىڭدىن ئارتۇق ئادەم ئۆزلۈكىدىن ئەزا ئىئانە قىلىشقا تىزىملاتقان

تۈرمە لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئورگان تەمىنلەيدىغان مەنبە سۈپىتىدە مەۋجۇت بولۇپ كەلگەنلىكى ئىزچىل دىققەت قوزغاۋاتقان ئەمما خىتاي تەرىپىدىن قاتتىق مەخپىي تۇتۇلۇپ كەلگەن قاراڭغۇ ساھە بولۇپ كەلمەكتە كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى خىتايدىكى ئورگان ئەتكەسچىلىكى مۇتەخەسسىسى ئېتان گۇتمان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە خىتايدىكى قەبىھ ئورگان سودىسى ھەققىدە گۇۋاھلىق بەرگەندىن باشقا كولورادو شتاتىدا ئېچىلغان تېببىي مۇتەخەسسىسلەر يىغىنىدا خىتايدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كەڭ كۆلەمدە تۈرمە لاگېرلارغا قامىلىپ ئۇلاردىن بىر قىسمىنىڭ ئورگان ئەتكەسچىلىكى قۇربانلىرىغا ئايلانغانلىقىنى ئاڭلاتقان ئۇ بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دەيدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئىچكى ئەزالارنى مەجبۇرىي ئېلىۋېلىشنى چەكلەش قانۇن لايىھىسى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەن بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ سۇنۇلۇشىدا رول ئوينىدىم. چۈنكى مەن قازاقىستاندا بىر نەچچە ئاي تۇرۇپ بىر قىسىم گۇۋاھچىلارنى زىيارەت قىلدىم. بۇ چاغدا قازاقلارنىڭ كۆپىنچىسى تېخى لاگېردا ئىدى. لاگېردىن چىقىپ قازاقىستانغا كەلگەنلەرنىمۇ بىرمۇ بىر زىيارەت قىلىپ، لاگېردا يوقاپ كەتكەنلەر توغرۇلۇق ئەھۋال ئىگىلىدىم. ئۇلارنىڭ دېيىشىچە، يېرىم كېچىدە ئېلىپ كېتىلگەنلەر يىگىرمە سەككىز، يىگىرمە توققۇز ياشلاردىكى كىشىلەر بولۇپ، خىتاينىڭ نەزىرىدە بۇ دەل تىرىك ئورگان ئېلىشنىڭ ئەڭ ياخشى پەيتى ھېسابلىنىدۇ. مەن ئىگىلىگەن سانلىق مەلۇماتلار گۇۋاھچىلارنىڭ پەرىزى بىلەن ئاساسەن ئوخشاش. يەنى ھەر يىلى لاگېرلاردىن تىرىك ئورگان ئۈچۈن ئېلىپ كېتىلگەنلەرنى ئوتتۇز بەش مىڭغا بارىدۇ دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ. دېنۋېردا ئۆتكۈزۈلگەن يۈرەك ئۆپكە كۆچۈرۈش خەلقئارالىق يىللىق يىغىنىدا تەتقىقات نەتىجىلىرىمنى دوكلات قىلدىم. ئەزا كۆچۈرۈش ئوپېراتسىيىسىنى قىلىدىغان تۆت مىڭدەك دوختۇر نەق مەيداندا ئۇنى ئاڭلىدى.
تەتقىقاتچى ئېتان گۇتمان يەنە تاجىكىستان ۋە قىرغىزىستاندىن خىتايغا قايتۇرۇلغانلارنىڭ ئاقىۋىتىنى تىرىك ئورگان ئېلىش جىنايىتى بىلەن چېتىشلىق دەپ گۇمان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ
مەنچە، يەنە بىر مۇھىم مەسىلە، تاجىكىستاندىن سۈرگۈن قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ سانى مەسىلىسى. تاجىكىستان خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىنىڭ كېلىشىمىگە ئىمزا قويغان بىردىن بىر ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلىتى. شۇڭا خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىنىڭ تاجىكىستاندا بولغان ئەھۋاللارنى تەكشۈرۈش مەسئۇلىيىتى بار. ئەمما كىم تاجىكىستاندىن قوغلانغان ئۇيغۇرلارنىڭ قوغلىنىش سەۋەبىنى تەكشۈرۈپ باقتى؟ ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى تاجىكىستان بازىرىدا ئىش-ئوقەت قىلىدىغانلار. ئۇلارنىڭ سەكسەن بەش پىرسەنتى خىتايغا قايتۇرۇلدى. تەخمىنەن ئۈچتىن بىر قىسمى چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىلدى. ئۇلاردىن تەخمىنەن ئىككى مىڭ بەش يۈز ئادەم ئىز-دېرەكسىز يوق قىلىۋېتىلدى. قىرغىزىستاندىمۇ شۇنداق ئەھۋال يۈز بەردى. بەلكى بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سانى كۆپرەك بولۇپ، تۆت مىڭ يەتتە يۈزدىن بەش مىڭگىچە ئادەمدىن تۆت مىڭ ئىككى يۈز ئون ئالتە ئادەم غايىب. يەنى سەكسەن يەتتە پىرسەنت ئادەم يوق قىلىۋېتىلدى دېگەن گەپ. مانا بۇلار ئوتتۇرا ئاسىيادا يۈز بەرگەن ئىشلار. قازاقىستان ھەققىدە ئېنىق مەلۇماتىم يوق، ئەمما ئىشىنىمەنكى يۇقىرىقى سانلىق مەلۇماتنىڭ ئۆزىلا چوڭ پاجىئە ۋە بالايىئاپەتتىن دېرەك بېرىدۇ.
ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى خىتايدىكى قورقۇنۇچلۇق ئەزا كۆچۈرۈش توغرىسىدا دويىندا تارقىلىپ ئېكس يەنى تىۋىتتېردا ئېلان قىلىنغان بىر ۋىدېئودا ھازىر خىتايدا ئىچكى ئەزالارنى ۋاقتىدا سۇغۇرۇپ ئالالايدىغانلارنىڭ ناھايىتى ئازلىقى شۇڭا خىتايدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدىن باشلاپ مەخسۇس شۇنداق ئادەملەرنى تەربىيىلەيدىغان ئورۇنلاردىن يىگىرمە ئىككىسى قۇرۇلغانلىقى بىر ئورۇندا يۈز ئادەم تەربىيىلەندى دېگەندىمۇ ئىككى مىڭ ئادەمنىڭ ھازىر ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ئىش باشلىغانلىقى ئۇلارنىڭ ۋەزىپىسىنىڭ ھەرقانداق جايدا ئادەمنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى ئېلىپ مەخسۇس ئىچكى ئەزا ساقلايدىغان ساندۇققا قاچىلاپ دوختۇرخانىغا يەتكۈزۈپ بېرىدىغانلىقى ئېيتىلغان يوقاپ كېتىۋاتقان بالىلار ۋە باشقا ئادەملەرنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى ھەققىدە سوئال قويۇلغان خىتايدا ئۆزلۈكىدىن ئەزا تەقدىم قىلغۇچىلارنىڭ ئۇچۇرىنى ئاممىغا ئاشكارىلاش ئۇلارنىڭ ھەقىقەتەن ئۆزلۈكىدىن ئىچكى ئەزالىرىنى تەقدىم قىلغانلىقىنى جەزملەشتۈرۈش ئورگان ئەتكەسچىلىكى بىلەن شۇغۇللانغان شەخس ۋە ئورۇنلارغا ئۆلۈم جازاسى بېرىش مال مۈلكىنى مۇسادىرە قىلىش كېرەكلىكى تەلەپ قىلىنغان ئىچكى ئەزا ئوغرىلىقى ۋە قاتىللىقنى يوقاتقاندىلا خىتايدىكى ياشلارنى بالىلىق بولۇشقا قىزىقتۇرغىلى بولىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا چىقىۋاتقان ئورگان ئەتكەسچىلىكى ھەققىدىكى خەۋەرلەردە خىتاينىڭ ئىسمى ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان بولۇپ بۇ جىنايەتنىڭ خىتايدا نورمال تىجارەتكە ئايلىنىپ قالغانلىقى ۋە دۇنيادىكى باشقا دۆلەتلەرگە كېڭىيىۋاتقانلىقى مەلۇم بەزى مۇتەخەسسىسلەر ئورگان كۆچۈرۈش ئوپېراتسىيەسىنىڭ دۇنياغا يامرىشى ۋە نورمال دەپ قارىلىشىدا مېدىتسىنا ساھەسىدە ھەقىقەت دەپ قارىلىۋاتقان مېڭىنىڭ ئۆلۈمى ھەقىقىي ئۆلۈم دېگەندەك خاتا چۈشەنچىلەرنىڭمۇ رول ئويناۋاتقانلىقىنى شۇنىڭ بىلەن مېڭىسى مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئىشلەشتىن توختاپ قالغان ئىنسانلارنىڭ سوقۇۋاتقان يۈرىكى ۋە نەپەس ئېلىۋاتقان ئۆپكىسىنىڭمۇ سۇغۇرۇپ ئېلىنىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا
يېقىندا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق ئۇيغۇر تىل- يېزىقىدىكى كالېندار گېرمانىيەدە كەڭ جامائەتكە سۇنۇلدى. پۈتۈنلەي ئۇيغۇرچە ئىشلەنگەن بۇ كالېندار ئۇيغۇر تارىخى، مەدەنىيىتى، ئۆرپ- ئادىتى قاتارلىق ساھەلەرنى مۇجەسسەملەپ لايىھەلەنگەن. نۆۋەتتە مەزكۇر كالېندار مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى تونۇش ۋە ساقلاش جەھەتلەردە مۇھىم تۈرتكىلىك رول ئوينىماقتا. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىلەر.
گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىكى ئۇيغۇرىيە ئانا تىل مەكتىۋىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى سالامەت ھاشىمنىڭ تىرىشچانلىقى نەتىجىسىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق ئۇيغۇر تىل يېزىقىدىكى كالېندار يېڭى يىل ھارپىسىدا كەڭ جامائەت بىلەن يۈز كۆرۈشتى ئۇيغۇرلارغا خاس مىللىي خاسلىق ۋە ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكلەرنى گەۋدىلەندۈرۈپ لايىھەلەنگەن بۇ كالېندار گېرمانىيە ۋە باشقا دۆلەتلەردە تارقىتىلغاندىن كېيىن مۇھاجىرەت تىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا سازاۋەر بولماقتا. ئىگىلىنىشىچە، تۇنجى قېتىم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدىكى يېڭى يىللىق كالېندار بىلەن يورۇق كۆرگەن ئۇيغۇر كالېندارىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق يېڭى نۇسخىسىدىمۇ ئۇيغۇر تارىخى، مەدەنىيىتى، ئۆرپ-ئادىتى قاتارلىق ساھەلەرنى ئۆزئارا مۇجەسسەملەشكە ئالاھىدە ئېتىبار بېرىلگەن. ئۇيغۇرچە ئىشلەنگەن كالېندارنىڭ پىلانلىنىشى ۋە تۈزۈپ چىقىرىلىشى جەريانىدا ئۆزىنىڭ مېھنەت تەرى ئەجرىنى سىڭدۈرۈپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇرىيە ئانا تىل مەكتىۋىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى سالامەت ھاشىم خانىم بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇرچە كالېندار تۈزۈشكە ئىلھام ۋە تۈرتكە بولغان ئامىللار ھەققىدە توختالدى ئۆز تىل- يېزىقىمىزدا كالېندار چىقىرىشىمىزغا ئە يەنىلا كەلگۈسىمىزنىڭ ئۈمىد غۇنچىلىرى بولغان بىزنىڭ بالىلىرىمىز تۈرتكە بولدى. ئە بولۇپمۇ ئۇيغۇرىيە مەكتىۋىدە ئە بالىلارغا تىل ئۆگىتىش جەريانىدا ئە يەنە كېلىپ بالىلارغا ئايلارنىڭ، ھەپتە كۈنلىرىنىڭ ئۇيغۇرچە ئاتىلىشىنى ئۆگەتكەن ۋاقتىدا ئە بىز ئۇيغۇر يېزىقىمىزدا بىر كالېندارنىڭ بولۇشىنى تولىمۇ زۆرۈركەن دەپ قارىغان. شۇ ۋاقىتلاردىن باشلاپ كالېندار چىقىرىشنى ئويلاشقان بولساقمۇ ئەمدى بەزى شارائىتلار يار بەرمەي قالدى. كېيىن ۋەتەندە نەشرىياتتا گۈزەل سەنئەت مۇھەررىرى بولۇپ ئىشلىگەن شەبنەم خانىم بىلەن مەسلىھەتلىشىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق كالېندارنى چىقىرىشنى پىلانلىدۇق. ئە بۇ جەرياندا بىزنى گېرمانىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت مائارىپ بىرلىكى تەشكىلاتى ئىزچىل قوللاپ مەدەت بېرىپ كەلدى. كالېندار چىققاندىن كېيىن كالېندارنى كۆرگەنلىكى كىشىلەرنىڭ باھاسى ناھايىتى يۇقىرى بولدى. بىزدىن داۋاملىق داۋامىنى كۈتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. ئۆزلىرىنىڭ چەكسىز پەخىرلەنگەنلىكىنى، غۇرۇرلانغانلىقىنى ئېيتىشتى.
مەزكۇر كالېندارنىڭ مەزمۇن جەھەتتىكى ئۆزگىچىلىكى، لايىھىلىنىشتىكى سىپتىلىغى، شۇنىڭدەك ئۇيغۇرلارغا خاس ۋەكىللىك ئوبرازلارنىڭ تولۇق گەۋدىلەندۈرۈلۈشى تۈپەيلىدىن مۇھاجىرەت تىكى ھەر ساھە كىشىلىرى مۇشۇنداق بىر كالېندارنىڭ نەشر قىلىنغانلىقىدىن بەكمۇ سۆيۈنگەن. گېرمانىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت مائارىپ بىرلىكىنىڭ رەئىسى، ئۇيغۇرىيە ئانا تىل مەكتىۋىنىڭ مۇدىرى پەرىدە نىياز خانىم بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىزدە ئۇيغۇرچە كالېندارنى قولىغا ئالغاندىن كېيىنكى تۇنجى ھاياجانلىق ھېس تۇيغۇلىرىنى ئىزھار قىلدى. شۇنداقلا بۇ كالېندارنىڭ مەيلى مەزمۇن جەھەتتىن بولسۇن ۋە ياكى لايىھىلىنىش جەھەتتىن بولسۇن كامالەتكە يەتكەنلىكىنى تەرىپلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدىكى ئۆز قارىشىنى بىلدۈردى.
بۇنىڭدا ھەر بىر ۋارىقىنى ئاچقان ۋاقتىمدا ئۆزەمنى ۋەتەندە تۇرغاندەك، ۋەتەننىڭكى كۆللىرىنى يەنە قايتىدىن كۆز ئالدىمغا ئەكىۋاتقاندەك شۇنداق بىر ھېسسىياتتا بولدۇم.

بىر كاتەكچىسىگە قارىغان ۋاقتىمىزدا ئۆزىمىزنىڭ بىر تەرەپتىن ئۆمرىمىزنىڭ نەقەدەر تېز ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىنى، بىر تەرەپتىن چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ھاياتىمىزنىڭ قانچىلىك بولغانلىقىنى ۋە شۇ جەرياندا ئۆزىمىزنىڭ ئۆز مىللىتىمىز ئۈچۈن نېمىش قىپ بەردۇق دېگەن سوئالغا جاۋاب بېرىشقا مەجبۇر بولۇۋاتقانلىقىمىزنى ھېس قىلدىم. شۇڭا مەن ئۈچۈن بۇ كالېندارنىڭ ئەھمىيىتى ناھايىتىمۇ يۇقىرى دەپ ھېسابلايمەن.
مەلۇم بولۇشىچە بۇ يىللىق يېڭى كالېندار يالغۇزلا ئادەتتىكى كالېندارنىڭ ئورنىدا ئىشلىتىش ئۈچۈنلا تەييارلانمىغان سالامەت ھاشىم خانىم بۇ ئىككى يىل جەريانىدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بولۇپمۇ ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى تونۇش ۋە ساقلاش جەھەتلەردە مۇھىم تۈرتكىلىك رول ئويناپ كېلىۋاتقان مەزكۇر ئۇيغۇرچە كالېندارنىڭ مەزمۇن ۋە لايىھە قاتارلىق تەرەپلەردىكى خاسلىق ئالاھىدىلىكلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇيغۇر تىل يېزىقىمىزدىكى بۇ كالېندار مەيلى مەزمۇن جەھەتتە بولسۇن، مەيلى لايىھە جەھەتتە بولسۇن، مىللىي خاسلىقى ناھايىتى كۈچلۈك، كىشىنى ئىختىيارسىز ھاياجانلاندۇرىدۇ. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق كالېنداردا تارىخىمىزدىكى مەشھۇر شەخسلەرنى ۋە ئەسەرلىرىدىن ئۈزۈندىلەرنى كىرىشتۈرۈپ لايىھەلەنگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق كالېنداردا بولسا ۋەتىنىمىزدىكى ھەرقايسى ۋىلايەت، شەھەرلەرگە قاراشلىق داڭلىق ئورۇنلارنىڭ رەسىملىرىنى ۋە ئالاھىدىلىكلىرىنى ۋە جۇغراپىيەلىك ئورنىنى قىسقىچە قىلىپ تونۇشتۇرۇپ، ئەتلەستىن تەگلىك بېرىپ لايىھەلىدۇق. بۇ بىر تارىخ بوپ قالىدۇ، يەنە كېلىپ ئەسلەشكە ئەرزىيدىغان ۋە ئەسلەشكە تېگىشلىك بىر تارىخ بوپ قالىدۇ.
خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىش گىردابىغا يۈزلەندۈرۈۋاتقان ۋەزىيەتتە چەت ئەل تۇپرىقىدا تۇغۇلۇپ چوڭ بولۇۋاتقان ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكىنى تونۇش ۋە ساقلاش مەسىلىسى نۆۋەتتە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئورتاق بولغان خىرىسلارنىڭ بىرىگە ئايلىنىپ قېلىۋاتقانلىقى مەلۇم سالامەت ھاشىم خانىم ئۇيغۇر ئېلىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى جۈملىدىن مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتقان پەيتتە ئۆز تىل يېزىقىدا كالېندار چىقىرىشنىڭ زۆرۈرىيىتى ۋە ئەھمىيىتىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇنىڭ قارىشىچە ئۇيغۇرچە كالېندارنىڭ چىقىرىلىشى ئۇيغۇر بالىلىرىغا ئۆز ئانا تىلىنىڭ نەقەدەر مۇھىم گۈزەل تىل ئىكەنلىكىنى تونۇتۇشتا ھەمدە ئۇنىڭدىن پەخىرلىنىدىغان ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىنى يېتىلدۈرۈشتىكى جانلىق بىر ئۆرنەك ئىكەن.
ھازىر ۋەتىنىمىزدە خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە شۇنداقلا مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ پەيتتە ئۆز تىل ئەھمىيىتى تولىمۇ زۆرۈر. گەرچە ئېلېكتىرونلۇق كالېندار ئومۇملاشقان بولسىمۇ، يەنە يازما شەكىلدىكى قەغەز كالېندارنىڭ بولۇشى كۈندىلىك ھاياتىمىزدا ناھايىتى ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن. بىز مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بالىلارغا ئۇيغۇرلۇقنىڭ روھىنى سىڭدۈرۈشكە تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ئۇلارنى ۋەتەن مىللەتنىڭ ھۆرلۈگى ئۈچۈن كۈرەش قىلالايدىغان جاسارەت ۋە ئۈمىدۋار روھ بىلەن مۇستەھكەم ئېتىقاد ۋە ئۆزلۈك تۇيغۇسىغا ئىگە بولغان بىر مەسئۇلىيەتچان قىلىپ تەربىيەلىشىمىز مۇھىم. يەنە شۇنداق ئويلايمەن، تارىخ بەتلىرىنى ئۆكۈنۈش ۋە پۇشايمانغا تولدۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن، ئۆز غايە ئارزۇلىرىمىز يولىدا قولىمىزدىن كەلگەن تىرىشچانلىقنى كۆرسەتسەك، ئۇنىڭ نەتىجىسىنى چوقۇم كۆرىمىز.
پەرىدە نىياز خانىممۇ نۆۋەتتە ئانا يۇرتىمىزدا ئۇيغۇر تىل يېزىقى مەدەنىيىتى ئەدەبىيات سەنئىتى خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن يوقىتىلىۋاتقان جىددىي ۋەزىيەتتە ئۇيغۇرچە كالېندارنىڭ ئىشلىنىشىنىڭ تېخىمۇ قىممەتلىك ئىكەنلىكىنى ئىزاھلاپ ئۆتتى.
بىزنىڭ دۇنيانىڭ ھەممە يېرىگە چېچىلىپ كەتكەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار شۇ يەرنىڭ يەرلىك تىلىنى ئۆگىنىشكە، شۇ يەرنىڭ قوللانمىلىرىنى قوللىنىشقا مەجبۇر بولىمىز. شۇ جەرياندا بىز يەنە ئۆيلىرىمىزگە مۇشۇ ئۇيغۇر كالېندارنى ئېسىپ قويۇش ئارقىلىق ھەر كۈنى بۇنىڭغا بىر باققىنىمىزدا بۇنىڭدا ئۇيغۇر يېزىقىنى كۆرىمىز، ئۇيغۇر تىلىنى، شۇ يېزىقنى ئوقۇش جەريانىدا ئۆگىنىمىز ھەم بىر تەرەپتىن ۋەتىنىمىزنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە، ۋەتىنىمىزدە قانداق گۈزەل يەرنىڭ بارلىقىنى، ئۇلارنىڭكى قەيەرلەرگە ئورۇنلاشتۇرغانلىقى، جۇغراپىيەلىك ئەھۋالى ھەققىدىمۇ بىلىمگە ئىگە بولىمىز، شۇنىڭ ئۈچۈن ئويلايمەن بۇ كالېندار بىز ئۈچۈن بەكمۇ ئەھمىيەتلىك دەپ.
بۇ قېتىمقى كالېندارنىڭ ئىشلىنىشىنى گېرمانىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت مائارىپ بىرلىكى زور كۈچ بىلەن قوللىغان بولۇپ شەرقىي تۈركىستاننىڭ جۇغراپىيىلىك ئالاھىدىلىكى تېمىسىغىمۇ مەخسۇس سەھىپىلەر ئاجرىتىلغان بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا سالامەت ھاشىم خانىم ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق كالېندار يات بىر ئەل يات بىر مۇھىتتا ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ئانا ۋەتەننىڭ جۇغراپىيىلىك ئالاھىدىلىكلىرىنى ئۆگىنىشىدە مۇھىم تۈرتكىلىك رول ئوينايدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى چۈنكى بۇنىڭ ئىچىدىكى ھەر قايسى ۋىلايەت، شەھەرلەرگە قاراشلىق داڭلىق ئورۇنلارنىڭكى رەسىملىرى ۋە ئۇلارنىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنى، چۈشەندۈرۈشلىرى بولسا بالىلىرىمىز ئۈچۈن مۇھىم بىر دەرسلىك. بالىلىرىمىزغا ۋەتەن سۆيگۈسىنى ھېس قىلدۇرۇش، بۇ ئارقىلىق ۋەتىنىمىزنىڭ نەقەدەر گۈزەل، مۇنبەت تۇپراققا ئىگە بىر ماكان ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈش مەقسەت قىلىنغان. نۆۋەتتە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بىباھا دۇردانىلىرىدىن بولغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى قوغداش ۋە ساقلاش تولىمۇ زۆرۈر دەپ قارالماقتا سالامەت ھاشىم خانىم ئاخىرىدا چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىدە ئۇيغۇر روھى ۋە مىللىي كىملىك تۇيغۇسىنى يېتىلدۈرۈشنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ ئۇيغۇرچە كالېندار تۈزۈش ۋە ئىشلەشنى يەنە داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىغا بولغان ئىرادىسىنىڭ كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى نۆۋەتتە بۇ كالېندارنى تارقىتىش خىزمىتى ئاللىقاچان باشلانغان بولۇپ ئېھتىياجلىق شەخسلەر ۋە تەشكىلاتلارنىڭ سېتىۋېلىشىغا قولايلىقلار يارىتىلغان پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت
خەلقئارا ئۇيغۇر تەتقىقاتى ژۇرنىلى بۇنىڭدىن ئون بىر يىل ئاۋۋال نەشر قىلىنىشقا باشلىغان ئىدى. ئون بىر يىلدىن بېرى ھەر ئالتە ئايدا بىر قېتىم نەشر قىلىنىپ كېلىۋاتقان بۇ ژۇرنالدا ئېلان قىلىنغان ھەر خىل تېمىلاردىكى ئەسەرلەر نۆۋەتتە ئۇيغۇرشۇناسلىق ئىلمى ساھەسىدىكى مول ئارخىپلاردىن بولۇپ قالماقتا. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلىغايسىلەر. تۈركىيەدە تۇنجى ۋە مەخسۇس ئۇيغۇر تەتقىقاتى ھەققىدىكى ئالتە ئايدا بىر تۈرك تىلىدا نەشر قىلىنىدىغان مەزكۇر ئىلمىي ژۇرنالنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى سانى ئوقۇرمەنلىرى بىلەن يۈز كۆرۈشتى. ئون بىر يىلدىن بېرى ژۇرنالنىڭ يىگىرمە ئىككى سانىدا

ژۇرنالنىڭ باش تەھرىرى، نەۋشېھىردىكى ھاجى بەكتاش ۋەلى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلق ئەدەبىياتى پىروفېسسورى ئادەم ئۆگەر خەلقئارا ئۇيغۇر تەتقىقات ژۇرنىلىنىڭ باي ئىلمىي ئارخىپقا ئايلانغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
خەلقئارا ئۇيغۇر تەتقىقاتى ژۇرنىلىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى سانى توغرىسىدا ئازراق مەلۇمات بېرىمەن. ئون بىر يىلدىن بۇيان نەشر قىلىنىۋاتقان مەزكۇر

ژۇرنالنىڭ قانۇنىي ئىگىسى ۋە باش تەھرىرى، ئىزمىر ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات مەركىزىنىڭ پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ژۇرنالنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى سانىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىلەر ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ، مۇنداق دېدى.
ژۇرنىلىمىزنىڭ بۇ سانىدا ئەرجىيەس ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى نەۋزات ئۆزكان يازغان قەشقەر دىئالېكتىدا رې، يې ئۈزۈك تاۋۇشىنىڭ چۈشۈپ قېلىشى بىلەن پەيدا بولغان ئۇزۇن سوزۇق تاۋۇشلار قىرىققالە ئۇنىۋېرسىتېتى دوتسېنتى ماھىرە چالىك خانىم بىلەن ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى ئۆزقۇل چوبانئوغلى يازغان كارىزنىڭ ئۇيغۇر ئىجتىمائىي تۇرمۇشى ۋە مەدەنىيىتىدىكى رولى توغرىسىدا ۋە بىلگى ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى مۇرات ئورخۇن يازغان ئۇيغۇرچە لۇغەتلەر قاتارلىق

مەزكۇر ژۇرنالدا ئىستانبۇلدىكى بىلگى ئۇنىۋېرسىتېتى كومپيۇتېر كەسپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى مۇرات ئورخۇن ئەپەندىنىڭ ئۇيغۇرچە لۇغەتلەر ماۋزۇلۇق ماقالىسىگە ئورۇن بېرىلگەن بولۇپ، ئۇيغۇر تىلىدا ھەرقايسى كەسىپلەر بويىچە تەييارلانغان لۇغەتلەر تەھلىل قىلىنغان ۋە كۆپ ساندا لۇغەتنىڭ تىزىملىكى بېرىلگەن. مۇرات ئورخۇن ئەپەندى ماقالىسى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى.
ئۇيغۇر تىلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان تەتقىقاتلاردا مۇھىم رول ئوينايدىغان لۇغەتلەر تىزىملىكىنى بۇ ژۇرنالدا ئېلان قىلىشنى توغرا كۆردۈم. ماقالىنىڭ بىرىنچى قىسمى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون توققۇزىنچى ساندا ئېلان قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا جەمئىي بىر يۈز ئاتمىش بەش لۇغەتنىڭ تىزىملىكى بېرىلگەن. ئىككىنچى قىسمى ماقالىنىڭكى يېقىندا ئېلان قىلىندى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق يىگىرمە ئىككىنچى سانىدا. بۇنىڭدا جەمئىي ئىككى يۈز يىگىرمە يەتتە دانە لۇغەت ئېلان قىلىنغان بولدى. بۇنداق قىلىپ جەمئىي بىز ئېلان قىلىنغان لۇغەتلەرنىڭ سانى ئۈچ يۈز سەكسەن توققۇز لۇغەت بولغان بولدى. بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئۈچ دانە بىزنىڭ ئېلېكترونىك لۇغەتلەر بار. ئۇلارنى قوشساق جەمئىي ئۈچ يۈز توقسان ئىككى دانە لۇغىتىمىز ناھايىتى تەپسىلىي بىر شەكىلدە تىزلانغان بولدى. بۇنىڭدىن سىرت يەنە قىرىقتەك لۇغەت بار. ئەپسۇس بۇ لۇغەتلەر ھەققىدە تەپسىلىي ئۇچۇرغا ئېرىش ئىمكانىيىتىمىز بولمىدى. ۋەتەن بىلەن ئالاقە قىلىش يولىمىز بولمىغانلىقى ئۈچۈن بۇ تىزىملىككە كىرگۈزەلمىدۇق. كەلگۈسىدە يەنە پۇرسەت بولۇپ قالسا، ئىمكانىيەت بولۇپ قالسا ئەلۋەتتە كىرگۈزىمىز.
مۇرات ئورخۇن ئەپەندى خەلقئارا ئۇيغۇر تەتقىقاتى ئىلمىي ژۇرنىلىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى سانىنىڭ مەزمۇن جەھەتتىن كۆپ خىللىققا ئىگە ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى.
خەلقئارا ئۇيغۇر تەتقىقات ژۇرنىلى تۈركىيەدە يىلدا ئىككى سان نەشر قىلىنىدىغان ئاكادېمىك سەۋىيەدىكى ئىلمىي تەتقىقات ژۇرنىلى.

يۈسۈپ ئۇلۇسوي ژۇرنالدىن پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى.
خەلقئارا ئۇيغۇر تەتقىقاتىنىڭ ژۇرنىلى ئون بىر ئايدىن بېرى ئىزچىل ھالدا توردا چىقىرىۋاتىدۇ. توردا زىيارەت قىلىۋاتقانلارنىڭ سانى كۈنسايىن كۆپىيىۋاتىدۇ. مەنمۇ بۇ تور ژۇرنالدىن پايدىلىنىمەن. مەنچە ئۇ ژۇرنالنىڭ تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر تەتقىقاتىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن زور تۆھپە قوشۇۋاتىدۇ.
بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئون ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى خىتاينىڭ ساقچى سىستېمىسى ھەققىدە يېڭى بىر دوكلات ئېلان قىلغانىدى. دوكلات ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن، مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلاردىن ئىلگىرى ساقچى سىستېمىسىدا ئىشلەپ باققان كىشىلەر رادىيومىز بىلەن ئالاقىلىشىپ، خىتاينىڭ ساقچى سىستېمىسى ۋە فۇنكسىيەسى ھەققىدە مەلۇمات بەردى. ئالدىنقى قېتىملىق پىروگراممىمىزدا مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ سابىق ساقچى مەمەت بىلەن بولغان سۆھبىتىنىڭ بىرىنچى قىسمىنى دىققىتىڭلارغا سۇنغان ئىدۇق. بۈگۈنكى پىروگراممىمىزدا مەزكۇر سۆھبەتنىڭ ئىككىنچى قىسمى ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇر رايونى ساقچى سىستېمىسىدا ئون يىل ئىشلىگەن سابىق ساقچى مەمەت ئەپەندى بۇ سىستېمىدىكى ئىش ھالقىلىرى ھەمدە ئۇلارنىڭ رولى توغرىسىدىكى كۆپلىگەن ھادىسىلەرگە بىۋاسىتە شاھىت بولغان كىشىلەرنىڭ بىرى ئۇ ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىمىزدا خىتاينىڭ بىخەتەرلىك سىستېمىسىدىكى تۆت چوڭ ئورگان ۋە بۇ ئورگانلارنىڭ فۇنكسىيەسى ھەققىدە ناھايىتى تەپسىلىي مەلۇمات بەرگەن ئىدى زىيارىتىمىز جەريانىدا ئۇ يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەخسۇس ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك دېلولارنى بىر تەرەپ قىلىدىغان ئورگانلىرى ۋە ئۇلارنىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى جاسۇسلۇق سىستېمىسى ھەققىدە مەلۇمات بەردى بۇ ھادىسىلەرنىڭ بەزىلىرى كىشىلەرگە تونۇشلۇق بولسا يەنە بەزىلىرىنى نۇرغۇن كىشىلەر ئويلاپمۇ باقمىغان دەرىجىدە قورقۇنۇچلۇق دېيىشكە بولىدۇ مەمەت ئەپەندى بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبىتىمىزنىڭ داۋامىغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار تۆۋەندىكى سۆھبىتىمىزدە بولسۇن ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم سىز ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىمىزدا ئۇيغۇرلارنىڭ ھايات ماماتىغا مۇناسىۋەتلىك ئورگانلار ھەققىدە توختىلىپ يەنە بىر مۇھىم ئورگاننىڭ بارلىقىنى ئېيتقانتىڭىز شۇ يەردىن داۋام قىلغان بولساق شۇ ئىككى چوڭ سىستېما يەنى جامائەت خەۋپسىزلىك سىستېمىسى بىلەن دۆلەت بىخەتەرلىكى سىستېمىسى مۇشۇ ئىككى سىستېمىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم ئاساسلىقى يەنە شۇ جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنى شۇ ئەندى ياپلاق تىلدىكى ساقچى ئىدارىسى يەنە بىرسى شۇ دۆلەت بىخەتەرلىك ئۇ ئىككى سىستېما مۇشۇ ئۇيغۇرلاردىكى ھايات ماماتىغا بىۋاسىتە تەسىر يەتكۈزۈپ كېلىۋاتقان چوڭ ئىككى سىستېما ئاندىن ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بىر سىستېما بار، بۇ ھەربىي تەرەپنىڭكى سىستېمىسى. ئازادلىق ئارمىيە باش شتابنىڭكى، زۇڭسەننىڭكى ئاخبارات توپلاشتىن سىرت يەنە مۇشۇ يۇقىرى دەرىجىدىكى ئىشپىيون، جاسۇسلارنى تەربىيىلەش فۇنكسىيەسى بار. مۇشۇ ئۇيغۇرلار تەشكىلاتىدىكى ياكى پائالىيەت قىلىۋاتقان سىرتتىكى مۇشۇ تەشكىلاتلارنىڭ ئىچىدە يۇقىرى دەرىجىدىكى ئورۇنلاردا تۇرۇۋاتقان ئىشپىيون، جاسۇسلارنى مۇشۇ. ئازادلىق ئارمىيەنىڭكى زۇڭسەنسى بىۋاسىتە كونترول قىلىپ باشقۇرىدۇ. بۇنى ماۋۇ ساقچى ئورگانلىرى ياكى دۆلەت بىخەتەرلىك ئورگانلىرى بىلمەيدۇ ئۇنى. ئۇلارنىڭكى ئايرىم بىر سىستېمىدا ئۇ. ئۇ ناھايىتى چوڭ ھەم كۈچلۈك بىر سىستېما. شۇڭلاشقا بۇلارنىڭكى ئىشلەتكەن جاسۇس ۋە ئىشپىيونلىرى ناھايىتى مۇھىم ئورۇنلاردا خىتايغا مۇھىم ئۇچۇرلارنى بېرىپ كېلىۋاتقان تەشكىلاتلارنى ھەتتا كونترول قىلىپ كېلىۋاتقان جاسۇسلار شۇنداقلا شۇ خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭكى باش شتابىغا خىزمەت قىلىدۇ.
مۇشۇ جاسۇسلۇق ھەققىدە بىر تەپسىلىيرەك چۈشەنچە بېرەمسىز؟ تەربىيەلەنگەن مۇشۇ جاسۇسلار توغرىلىق گەپ بولۇپ قالدى. مەسىلەن، جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنى دېسەك، ياپىلاق تىلدا ساقچى ئىدارىسى. بۇ ئىدارىدە ئىشلەۋاتقان ھەر قانداق ساقچىنىڭ ئۆزىنىڭكى خىزمەت تۈرىگە ئاساسەن ئىككى ئاگېنت دەيدۇ ھېلىقى كەسپىي ئاتالغۇدا ھېلىقى كۆز قۇلاق تۇتۇش ۋەزىپىسى بار ھەر قانداق بىر ساقچىنىڭ چوقۇم ئىككىدىن ئارتۇق ئەڭ تۆۋەن بولغاندا ئىككى كۆز قۇلىقى بولۇشى كېرەك مەيلى دۆلەت ئىچىدە بولسۇن ياكى چەت ئەللەرگە چىقارغان بولسۇن بىر ساقچىنىڭ ئىككىدىن ئارتۇق مۇشۇنداق ئاگېنتى بولىدۇ. ياپىلاق تىلدا كۆز قۇلاق دەيمىز، كەسپىي تىلدا ئاگېنت دەيدۇ، ئاشۇنداق ئىشلىتىدۇ. شۇڭاشقا تەسەۋۋۇر قىلالايسىزكى، بىر ساقچىنىڭكى ئىككىدىن ئەڭ ئاز بولغان چاغدا ئاگېنتى بولسا، بۇ ئۇيغۇر جەمئىيتىدە قانچىلىك ئاگېنت، قانچىلىك ئىشپىيون بار، قانچىلىك كۆز قۇلاق بار، بۇنى تەسەۋۋۇر قىلىش ناھايىتى قورقۇنچلۇق بىر ئىش بۇ. ھەر بىر ئورگاننىڭكى شۇنداق يېتىشتۈرۈش ۋەزىپىسى ھەم ئاشۇنداق ئېھتىياجى بارچۇ بۇنداق. شۇڭاشقا ھەتتا ھەربىينىڭ مەسىلەن خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭكى باش شتابىغا قاراشلىق شۇ ئىستىخبارات ئاخبارات ئورگىنىنىڭكى شۇنداق جاسۇسلىرى بار بۇ يۇقىرى دەرىجىلىك بىزنىڭكى تەشكىلاتلاردا پائالىيەت قىلىدۇ يۇقىرى ئورگانلاردا ئىشلەيدۇ ھەتتا. ھەتتا بەزى تەشكىلاتلارنى كونترول قىلغان بولۇشى مۇمكىن شۇلار بۇنداق يەردە ئىشلەيدىغانلار بار ئاندىن مۇشۇ جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭكى مەسىلەن نازىر دەرىجىلىك نازارەت دەرىجىلىك ياكى شەھەر دەرىجىلىكلەرنىڭكى مۇشۇ تەربىيىلىگەن جاسۇس كۆز قۇلاقلىرى بۇلاردىن سىرت ماۋۇ دۆلەت بىخەتەرلىك ما ئورگاننىڭكى جاسۇسلىرى بۇلار پۈتۈنلەي چەت ئەلدە بۇلارنىڭ جاسۇسلىرى. بۇلارنىڭ تەربىيەلىگەن مۇشۇ كۆز قۇلاق جاسۇسلىرى پۈتۈنلەي. چۈنكى ئۇلارنىڭكى خىزمەت فۇنكسىيىسى مۇشۇ دۆلەت سىرتىدىكى دۆلەت بىخەتەرلىكىگە دەخلى يەتكۈزىدىغان مۇشۇنداق دېلولار بولغانلىقى ئۈچۈن بۇلارنىڭ كونترول قىلىدىغان بۇلارنىڭ ئىشلىتىدىغان كۆز قۇلاق جاسۇسلىرى پۈتۈنلەي چەت ئەلدىكى مۇشۇ تەشكىلاتلار ياكى قوراللىق تەشكىلاتلار دېگەندەك مۇشۇنداق ئورۇنلاردىكى كۆز قۇلاق ئىشپىيونلىرى مۇشۇنداق يەرلەردە ئىشلەيدۇ بۇ دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭكى ئىشپىيون جاسۇسلىرى كۆز قۇلاقلىرى.
بۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ كۈچلۈك ئاگېنت يەنى سىز دېگەن جاسۇسلار قايسىلار؟ ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭكى مۇشۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك باش

بەك كۈچلۈك ئۇلارنىڭ ئاجراتقان مەبلىغىمۇ ناھايىتى چوڭ مەسىلەن شۇ نازىرلارنىڭكى بىۋاسىتە تۇتقان ئاگېنتلىرى بار بۇلارنىڭكى شۇ چەت ئەللەردە تەشكىلاتلارغا بىۋاسىتە قاتنىشىپ ئاشۇ يەردە قالايمىقان قىلىپ يۈرگەن شۇ يەردىن بىۋاسىتە ئىستىخبارات ئۇچۇرلارنى يەتكۈزۈپ بېرىدۇ ئۇلارنىڭ مائاشىمۇ شۇنداق يۇقىرى تەمىنلەپ بەرگەن ئىستىخباراتقا قاراپ ئايدا بەرگەن مۇقىم مائاشىدىن باشقا يەنە شۇ مۇكاپاتلىرى بار ئاشۇنداق تەمىنلەيدۇ.

پۈتۈن ساقچىلارنىڭ قانچىلىك بولۇپ كېتىدۇ ئۇ چاغدا. بۇ چەت ئەللەردە قانچىلىك كۆز قۇلاق شپىيونلار ئىشلەۋاتىدۇ بۇنى تەسەۋۋۇر قىلىش ئاسان ئەمما ناھايىتى قورقۇنچلۇق ناھايىتى خەتەرلىك بىر ئەھۋال بۇ. تامنىڭمۇ قۇلىقى بار دېگەن بىر گەپ بۇ ھېلىقى ھەرگىز مۇبالىغە ئەمەس.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك يەنە باشقا نۇقتىلار بارمۇ نۇرغۇن ئادەملەر ماۋۇ دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسى بىلەن ماۋۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك قوغداش باش ئەترىتى دېگەندەك مانى ئالماشتۇرۇۋالىدۇ چۈنكى ئىسمى بەك يېقىن ئەمما ئىككىسى ئايرىم ئورگان ئاشۇ بېيجىڭدىن تارتىپ مانا تۆۋەنگىچە ئىككىسى ئايرىم ئورگان دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭكى بېيجىڭدا دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىكى بار ماۋۇ ئاپتونوم رايوندا دۆلەت بىخەتەرلىك نازارىتى بار، شەھەردە دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسى بار. ئۇ ئايرىم بىر سىستېما، ئەمما ئۇلارمۇ مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھايات-ماماتىغا بىۋاسىتە تەسىر يەتكۈزىدىغان مۇھىم ئورگاننىڭ بىرسى. بۇنىڭ ئىسمى ماۋۇ جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ ئىچىدىكى دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك قوغداش دېگەن بىلەن سەل يېقىن بولغاچقا كۆپىنچە ئادەم ئالماشتۇرۇۋالىدۇچۇ بۇنى ئېگىز-پەسلىك. ئەمدى خىتايچىدا بىرئاز پەرقلەندۈرمەك بىرئاز ئاسان. مەسىلەن، گوباۋ دېسە مۇشۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىكنىڭكى تۇتۇپتۇ دە دەپ ئاشۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىككەن دەيدۇ. ئەنچۈەننىڭ تۇتۇپتۇ دېسە ئۇ ئەمدى ئاشۇ دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭكى بولىدۇ. ئەمدى ئۇيغۇرچىسىدا بىرئاز ئىككىسىنىڭ ئاتالغۇسىدا يېقىن بولغاچقا ھېلىقى ئالماشتۇرۇپ قويىدىغان ئىش چىقىدۇ. خىتايچىدىكى گونى ئەنچۈەن باۋيىنى قىسقارتىپلا گوباۋ دەپ ئاتايدۇ. شۇڭلاشقا ھېلىقى گوباۋ دادۈينىڭ تۇتۇپتۇ ياكى گوباۋ جىدۈينىڭ تۇتۇپتۇ دېسە بۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك قوغداش تارماق ئەترىتى ياكى چوڭ ئەترىتىنىڭكى قىلغان شۇ نېمىسىدە جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭكى ئىشى بولىدۇ. ئەگەر ئەنچۈەننىڭ تۇتۇپتۇ دېسە بۇ ئەمدى شۇ دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭكى. ئۇ ئەمدى ئەنچۈەننىڭكى ئىشى دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭكى خىزمەتلىرى ئەمدى يۈزدە يۈز مۇشۇ چەت ئەل بىلەن مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرنى بىلەن شۇ دېلولارنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك قوغداش ئەترەتلىرىنىڭكى ئىشى ھەم دۆلەت ئىچىنىڭ ھەم مۇشۇ شۇ دۆلەت ئىچىدىكى چەت ئەلگە مۇناسىۋەتلىك شۇ باغلانتىلار دېگەندەك شۇنداق دېلولارنى بىر تەرەپ قىلىدۇ.
يەنە باشقا قوشۇمچە قىلىپ قويىدىغان گەپلىرىڭىز بارمۇ؟
خىتاينىڭكى مۇشۇ دىكتاتۇرا سىستېمىسى قانداق سىستېمىلار بار، قايسى ئورگانلار بار، شۇلار توغرىلىق بىرەر قۇر تەپسىلىي سۆزلەپ بەردىم دەپ ئويلايمەن.

پىكىر ئالماشتۇرۇش، غايە مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن ھەمكارلىشىش تەكىتلەندى. بۇ يىغىنغا تۈركىيەدە شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى يولىدا سىياسەت، تەتقىقات، ئاخبارات، مەتبۇئات، تەلىم تەربىيە ساھەلىرى بويىچە خىزمەت قىلىۋاتقان قىرىق بەش ئەتراپىدا ئۇيغۇر تەشكىلاتىنىڭ رەھبەرلىرى ۋە ۋەكىللىرى قاتناشتى. يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلغان شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئابدۇسالام ئالىم يىغىننىڭ مەقسىتى ۋە ئەھمىيىتى توغرىسىدا توختىلىپ تەشكىلاتلارئارا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا بىر يەرگە جەم بولۇپ چۈشىنىش ھاسىل قىلىش دۈشمەندىن قۇتۇلۇشتىن ئىبارەت غايە مەقسەت ئۈچۈن ئورتاق ھەرىكەت قىلىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. ھەممىمىزنىڭكى شەرقىي تۈركىستان داۋاسى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتە ھەممىمىزنىڭكى غايىسىنىڭ ئوخشاش بولغانلىقى ھەممىمىزگە ئايان. بىرلىك، ئىناقلىق، ئىتتىپاقلىق غايىمىز ئۈچۈن ھەممىمىز قولىمىزدىن كېلىدىغان يەرگىچە ھەمكارلىشىشنىڭكى مۇھىملىقى ھەممىمىز بىلىمىز، ئەلۋەتتە ھەممىمىزنىڭ قەلبىدە شۇ قەلبىمىزنىڭكى سوقۇشى، تەلپۈنۈشى ھەممىمىزگە مەلۇم. ئەمما بىز مەلۇم سەزگۈرلۈك تۈپەيلى، مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلى نۇرغۇن ئىشلارنى بىرلىكتە قىلىشقا تىرىشقان بولساقمۇ ياكى قىلىش ئارزۇ ئىستەكلىرىمىز بولغان بولساقمۇ، ئەمما بۇنى ئېلىپ بېرىشتا نىيەتلىرىمىز توغرا بولسىمۇ، لېكىن نۇرغۇن جەھەتلەردە خام قالغان تەرەپلىرىمۇ بار. ئەمدى بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشتا يەنە مۇشۇنداق بىر سورۇننىڭكى مۇھىملىقىنى تونۇپ يەتكەنلىكىمىز ئۈچۈن، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭكى بۇ مەسىلىنىڭكى بۇ ۋەزىپىنى ئەڭ مۇھىم بۇ ۋەزىپە شۇلارنىڭ ئۈستىگە قويۇلىدىغانلىقىنى ھېس قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن بۈگۈن بىز بۇ سورۇننى، بۇ زىياپەتنى تەييارلىغان بولدۇق.
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى رەئىسى دوكتور ئالىمجان بوغدا بۇ يىغىندا قىلغان سۆزىدە، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئازادلىقتىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار غايىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ، جامائەت ئەربابلىرىنىڭ ھەمكارلىق ئىچىدە ئورتاق ھەرىكەت قىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
ھەقلىق داۋايىمىزنى روياپقا چىقىرىش، خەلقىمىزنى خىتاينىڭ زۇلمىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، ۋەتەننىڭ مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن بارلىق شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئۇلۇغۋار غايە ئۈچۈن بىر نەپەس بولۇپ ھەرىكەت قىلىشى، بولۇپمۇ خەلقىمىزنى بۇ داۋاغا يېتەكلەپ ھەرىكەتلەندۈرۈۋاتقان تەشكىلاتلىرىمىزنىڭ. جامائەت ئەربابلىرىمىزنىڭ ئۆزئارا ھەمكارلىق ئىچىدە بولۇشى داۋايىمىزنىڭ نەتىجىگە ئېرىشىشى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم.
دوكتور ئالىمجان بوغدا ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇمنى يوقىتىش ئۈچۈن ھەر ساھە كىشىلەرنىڭ ئورتاق ھەرىكەت قىلىشنىڭ تولىمۇ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
ئەزىز رەھبەرلەر، قەدىرلىك تەقدىرداشلار! خىتاي ئاخىرقى يىللاردا خەلقىمىز ئۈستىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ باردى. ئۇلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىشى ئۈچۈن ئۇيغۇر بولۇش يەتتى. بۇ قىرغىنچىلىقنى دىندارىمۇ، مىللەتچىسىمۇ، ۋەتەنپەرۋەرلىرىمۇ، ھەتتا ئۇزۇن يىللار خىتايغا ساداقەتمەنلىك بىلەن خىزمەت قىلغانلارمۇ، ھېچ ئىشقا ئارىلاشماي ئوقىتىنى قىلىپ پۇل تاپقان بايلارمۇ، ھەممىمىز تەقدىرداش، ھەممىمىزنىڭ قەدىرى بىر. خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى مۇھاجىرەتتىكى تەشكىلاتلىرىمىز ۋە بارلىق خەلقىمىز ئوخشاش داۋا ئۈستىدە بىرلىكتە ھەرىكەت قىلغان ئىدى، داۋايىمىز بىر پەللە يۇقىرىغا ئۆرلىدى. داۋايىمىز خەلقئارالاشتى. بىزلەرگە مۇستەقىللىق يولى كۆرۈنۈشكە باشلىدى. بۇ داۋا يولىدا ھەسسە قوشقان ھەممەيلەندىن، پۈتۈن خەلقىمىزدىن ئاللا رازى بولسۇن.
دوكتور ئالىمجان سۆزىدە يەنە ئۇيغۇر تەشكىلاتلار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ياخشىلاش، دەۋا سېپىدىكى رەھبەرلەرنىڭ دوستلۇقى ۋە سەمىمىيىتىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى تەرىپىدىن مەخسۇس بىر كومىتېت تەسىس قىلىنغانلىقىنى، بۇنىڭغا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، سىراجىدىن ئەزىز ھاجىمنىڭ مەسئۇل بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
بىرلىكىمىز تەشكىلاتلار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ياخشىلاش، داۋا سېپىدىكى رەھبەرلەرنىڭ ئۆزئارا دوستلۇق ۋە سەمىمىيىتىنى كۈچەيتىش، خەلقىمىز ئىچىدىكى نوپۇزلۇق كىشىلىرىمىزنىڭ داۋاغا بولغان ھېسداشلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن مەخسۇس بىر گۇرۇپ تەسىس قىلدى. بۇ گۇرۇپنىڭ مەسئۇللۇقىنى ئۇزۇن يىللار شەرقىي تۈركىستان داۋاسىدا سەمىمىي خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان داۋا سېپىدىكى رەھبەرلەرنىڭ ھۆرمەت ۋە ئىشەنجىسىگە سازاۋەر داۋايىمىزنىڭ دۇئايېنى سىراجىدىن ھاجىمغا ۋە گۇرۇپپىسىغا بۇ مەجلىس ئورۇنلاشتۇرغانلىقى ئۈچۈن ئالاھىدە رەھمەت ئېيتىمەن.
يىغىن ئاخىرىدا سىراجىدىن ئەزىز ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئۆلىمالار بىرلىكى نىزامنامىسىدە قىلىدىغان خىزمەتلەر قاتارىدا تەشكىلاتلارئارا مۇناسىۋەتنى ياخشىلاش، ئۆلىمالار، مۇتەپەككۇرلار، زىيالىيلار ئوتتۇرىدىكى مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىش دېگەن ماددا بولۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى تۈركىيە ئىچى ۋە سىرتىدىكى تەشكىلاتلار بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشى ئېلىپ بېرىشقا تىرىشىدۇ. چەت ئەلدىكى تەشكىلاتلار بىر بىرىنى تولۇقلىغان ئاساستا مۇناسىۋەتنى ياخشىلاشقا ئىنتايىن ئېھتىياجلىق بولاۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە مۇناسىۋەتلەرنىڭ يىرىكلىشىشى، ئىختىلاپلارنىڭ چوڭقۇرلىشىشى مۇھاجىرەتتىكى خەلقىمىزگىمۇ سەلبىي تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى، ئۈستىمىزگە پەرز ئەين بولغان دەۋادىن سوغۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىۋاتىمىز.
سىراجىدىن ئەزىز ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى.
ئۆلىمالار بىرلىكى مۇھاجىرەتتىكى بارلىق تەشكىلاتلارغا قارىتا شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ دىنىي ۋە مىللىي مەنپەئەتلىرىنى چىقىش قىلغان ئاساستا ئورتاق مۇساپىدە مۇئامىلە قىلىدۇ، ئارىنى ئىسلاھ قىلىدىغان، ياخشىلايدىغان خىزمەتلەرنى بىجانىدىل ئىجرا قىلىدۇ. شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى تەشكىلاتلار ئارا مۇناسىۋەت گۇرۇپپىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن،

خىتاي تاراتقۇلىرىدا ئۇيغۇر دىيارىدا يېقىنقى بىر قانچە يىل ئىچىدە بەرپا قىلىنغان ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ مۇۋەپپەقىيىتى تەشۋىق قىلىنماقتا. ئەمما چەت ئەللەردىكى ئىقتىسادشۇناسلار خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىۋاتقانلىقىنى، شۇڭا ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇپ، خىتاي كارخانىلىرىنى يۆلەۋاتقانلىقىنى، بۇ كارخانىلاردا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ داۋاملىق يولغا قويۇلۇۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا. تۆۋەندە دىققىتىڭلار گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزدا بولسۇن. غەرب مۇتەخەسسىسلىرى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى چۆكۈشى ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى تەرەققىيات ۋەزىيىتى ھەققىدە توختالغاندا، خىتاي ئىقتىسادىنىڭ موتورى ھېسابلانغان ئۆي مۈلۈك سودىسىنىڭ زاۋال تېپىشى، خەلقنىڭ ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ تېزدىن تۆۋەنلىشى، ئىشسىزلىقنىڭ ئەۋج ئېلىشى، ئوتتۇرا، كىچىك تىپتىكى كارخانىلارنىڭ تىجارىتىنىڭ چېكىنىشى ۋە خەلقنىڭ ھۆكۈمەتكە بولغان ئىشەنچىنىڭ بەربات بولۇشى قاتارلىق بەش نۇقتىنى مۇھىم ئامىللار قاتارىدا تىلغا ئېلىشماقتا. بى بى سى ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى خىتاي ئىقتىسادى، ئىشەنچ قانداق غايىب بولدى؟ قايتىدىن قانداق بەرپا قىلىش كېرەك؟ ناملىق ماقالىدە بايان قىلىشىچە، يۇقىرىقى بەش ئامىل ئىچىدىكى خەلقنىڭ ھۆكۈمەتكە بولغان ئىشەنچىنىڭ بەربات بولۇشى بىلەن شى جىنپىڭنىڭ ھازىرقى سىياسىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى خىتاي ئىقتىسادىنى زاۋاللىققا يۈزلەندۈرىدىغان ئاساسىي ئامىل ئىكەن. ماقالىدە ئېيتىلىشىچە، شى جىنپىڭنىڭ ھازىرقى سىياسىتىدە خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاپ قېلىش ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا كۆڭۈل بۆلۈشتىنمۇ مۇھىم بولۇپ قالماقتا ئىكەن. نۆۋەتتە، سودا ساھەسىدىكى خىتاي بايلىرىدىن تارتىپ ئاددىي خىتاي پۇقرالىرىغىچە ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىتىدىن بارغانسېرى ئۈمىدسىزلىنىۋاتقان بولۇپ، بۇ ئۈمىدسىزلىك كىشىلەردە كوممۇنىستىك پارتىيەگە ۋە خىتاينىڭ بۇندىن كېيىنكى تەرەققىياتىغا نىسبەتەن ئېغىر دەرىجىدىكى ئىشەنچسىزلىكنى پەيدا قىلغان. بۇ ئىشەنچسىزلىك بولسا خىتاينىڭ بۇندىن كېيىنكى سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋەزىيىتىگە بىۋاسىتە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدىكەن ھەمدە ئۇنى قىسقا مۇددەتتە ئۆزگەرتىش كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ قولىدىن كەلمەيدىكەن. بىراق، مۇتەخەسسىسلەر خىتاي ئىقتىسادىنىڭ بۇندىن كېيىنكى تەرەققىياتىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولۇشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش قىيىن دەپ قاراۋاتقان مۇشۇنداق بىر چاغدا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچى، قەشقەر ۋە قورغاستا ئەركىن سودا سىناق رايونى بەرپا قىلىپ، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالىنىڭ خەرىتىسىنى سىزىشقا ئۇرۇنماقتىكەن. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھاكىمىيىتى بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پەردازلاش، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەبلىك يولغا قويغان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىغا ئوخشاش تۈرلۈك قانۇنلارنىڭ بويۇنتۇرۇقىدىن قۇتۇلۇشنى مەقسەت قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن، زاۋاللىققا يۈزلىنىۋاتقان خىتاي ئىقتىسادىنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن ئۇيغۇر دىيارىدا ئەركىن سودا سىناق رايونلىرىنى بەرپا قىلىپ، بۇ ساھەدىكى بۈيۈك ئىلگىرىلەشلەردىن سۆز ئېچىشقا باشلىماقتىكەن. بۇ خىل قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە، خىتاينىڭ ئەركىن سودا سىناق رايونى بەرپا قىلىشى ھەرگىزمۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى ھەقىقىي رەۋىشتە ئىلگىرى سۈرۈشنى مەقسەت قىلمايدىكەن.

شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يوشۇرۇش، ئۇنىڭدىن باشقا خىتاينىڭكى ۋەيران بولۇش ئالدىدا تۇرغان نۇرغۇن شىركەتلىرىنىڭ بېسىلىپ قالغان ماللىرىنى ئېكسپورت قىلىش ئارقىلىق بۇ كارخانىلىرىنى قۇتقۇزۇش، شۇنداقلا ئامېرىكا ۋە غەرب ئەللىرىنىڭكى تەمىنات زەنجىرىدىكى جازالاش چەكلىمىلىرىدىن قۇتۇلۇشنى مەقسەت قىلىدۇ، ھەرگىزمۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىقتىسادىي جەھەتتە گۈللىنىشنى بارلىققا كەلتۈرۈش مەقسەت قىلىنغان ئەمەس. نورۋېگىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىمۇ ئوخشاش قاراشنى ئىپادە قىلدى. خىتاينىڭكى ئىقتىسادىي زاۋاللىققا يۈزلەنگەن تەقدىردە، ئەلۋەتتە بۇ ئۇيغۇرلارغا ئەڭ چوڭ بىر پۇرسەت يارىتىلىدۇ دەپ قارايمەن. بىزنىڭ كۈتۈۋاتقىنىمىزمۇ ئەمەلىيەتتە شۇ خىتاينىڭكى ئىقتىسادنىڭ زاۋاللىققا يۈزلىنىشى. چۈنكى خىتاينىڭكى ياكى ھەربىي ياكى پەن تېخنىكا جەھەتتە خەلقئارانىڭ ئالدىغا ئۆتكۈدەك بىر قۇدرىتى يوق ھەم ھازىرچە مۇمكىن ئەمەس. لېكىن ئۇنى ھازىرقىدەك ھۆركىرىتىۋاتقان نەرسە پەقەتلا شۇ ئىقتىساد. ھەم نۇرغۇن يەرلەردە تېخنىكىنى پۇل ئارقىلىق سېتىۋېلىش ئادەملەرنى پۇل ئارقىلىق سېتىۋېلىش خىتايغا بىر يول ئېچىپ بەرگەن لېكىن كۆرۈۋاتىمىز ئەمەلىيەتتە ئون يىلدىن ياقى خىتاينىڭ ئىقتىسادى كەينىگە چېكىنىۋاتىدۇ بولۇپمۇ بۇ كېيىنكى ۋاقىتلاردىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭكى ھەرقايسى زەنجىرلىرىدىكى ئورۇنلارنىڭ جازالىنىشى غەرب دۆلەتلىرىنىڭ بۇ سەۋەبتىن خىتايغا ئېمبارگو قويۇشى ياكى بۇ يېڭى قانۇننى بەلگىلىشى خىتايغا تېخىمۇ چوڭ بىر زەربە بولدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى خىتاي ئىقتىسادى، ئىشەنچ قانداق غايىپ بولدى، قايتىدىن قانداق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق ماقالىدە ئەسكەرتىلىشىچە، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى تېخى يېقىندىلا ئۆتكۈزگەن ئىقتىسادىي خىزمەتلەر توغرىسىدىكى يىغىندا ئەزەلدىن ئىشلىتىپ باقمىغان بەزى سۆز ئىبارىلەرنى قوللىنىش ئارقىلىق ئۆزلىرى دۇچ كېلىۋاتقان مۈشكۈلاتلارنى ئىپادە قىلىپ ئۆتكەن مەسىلەن ئىشەنچ يوق نەتىجىلەر تەلەپكە لايىق ئەمەس ئىجتىمائىي مۆلچەرلەر زەئىپ دۆلەت ئىچىدىكى ئوبوروتتا توسالغۇلار مەۋجۇت دېگەندەك. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى خىتاي ئىقتىسادىنى زاۋاللىققا يۈزلەندۈرىدىغان ئاساسىي ئامىللار يالغۇز خىتاي خەلقىنىڭ ھاكىمىيەتكە قارىتا ئىشەنچىسىنىڭ يوقىلىشى بىلەنلا چەكلەنمەيدىكەن، بەلكى تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى غەرب ئەللىرىمۇ خىتايغا بولغان ئىشەنچىسىنى يوقاتماقتا ئىكەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدىن باشلاپ نۇرغۇنلىغان شىركەتلەر خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشقا باشلىغان ۋە نۇرغۇنلىرى مەبلەغ سېلىشتىن ۋاز كەچكەن. غەرب ئەللىرى پۇقرالىرىنىڭ خىتاي تاۋارلىرىغا بولغان ئېھتىياجىمۇ زور دەرىجىدە تۆۋەنلىگەن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەركىن سودا سىناق رايونى ۋە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق ۋەزىيىتى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.